ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງແດ່ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເ ອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ
ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ສະໄໝກ່ອນ ຄົນທີ່ກິນເຂົ້າກ້ອງເຄີຍຖືກເວົ້າວ່າກິນເຂົ້າຄົນທຸກ ແຕ່ມື້ນີ້ເຂົ້າກ້ອງນັ້ນກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມການກິນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຂາຍທົ່ວໄປໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ເພາະເຫດໃດຮູ້ບໍ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຫດຜົນກໍຄື ໃນເຂົ້າກ້ອງນັ້ນມີວິຕາມິນ ແລະ ເສັ້ນໃຍພືດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເສັ້ນໃຍພືດແມ່ນຫຍັງ ຂ້າພະເຈົ້າຈະອະທິບາຍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບຟັງ ແຕ່ກ່ອນຄົນເຮົາມັກຄິດວ່າເສັ້ນໃຍພືດໃນພືດບໍ່ມີປະໂຫຍ ດຫຍັງ ຈຶ່ງພະຍາຍາມເອົາມັນອອກ ແຕ່ທຸກມື້ນີ້ເຮົາເຫັນວ່າ ຄຸນຄ່າຂອງເສັ້ນໃຍພືດເຫຼົ່ານັ້ນມີຫຼາຍ ເສັ້ນໃຍພືດຖືກຄົ້ນພົບໂດຍທ່ານເດນິສ ເບີກິດ ແພດອາສາສະໝັກໃນທະວີບອາຟຣິກາ ເພິ່ນສັງເກດເຫັນວ່ າຄົນທີ່ກິນນັ້ນບໍ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບຄືກັບຄົນຕາເວັນຕົກ ເພາະຊາວບ້ານທີ່ນັ້ນກິນອາຫານຈຳພວກພືດທີ່ມີເສັ້ນໃຍສູງ ຕ່າງຈາກຄົນຕາເວັນຕົກທີ່ກິນອາຫານມີເສັ້ນໃຍນ້ອຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ຄົນທີ່ກິນອາຫານນີ້ບໍ່ສ ະບາຍ ແລະ ປ່ວຍເປັນໂລກຊະນິດຕ່າງໆ ເສັ້ນໃຍພືດຄືພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງພືດທີ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດຍ່ອຍ ແລະ ດູດຊຶມໄດ້ ເສັ້ນໃຍພືດເຂົ້າໄປສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາກໍຈະຖືກຂັບອອກມາ ສັງເ ກດໄດ້ຈາກເສດຂອງຜັກ ຫຼື ໝາກໄມ້ທີ່ອອກມາກັບອາຈົມ ເສັ້ນໃຍພືດມີສອງຊະນິດຄື ຊະນິດທີ່ບໍ່ສາມາດລະລາຍໃນນ້ຳໄດ້ ເສັ້ນໃຍປະເພດນີ້ຈະດູດຊຶມເອົານ້ຳເຂົ້າໄປໃນໃຍ ເຮັດໃຫ້ຂະໜາດຂອງໃຍຂະຫ ຍາຍຕົວໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເສັ້ນໃຍພືດອີກຊະນິດໜຶ່ງເປັນຊະນິດທີ່ລະລາຍໃນນ້ຳໄດ້ ຈາກນັ້ນຈະມີລັກສະນະຄ້າຍຄືແພບາງໆຫຸ້ມຫໍ່ອາຫານໄວ້ ເຮັດໃຫ້ການດູດຊຶມອາຫານເກີດຂຶ້ນຢ່າງຊ້າໆ ເສັ້ນໃຍພືດປະເພດນີ້ມີ ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານ ແລະ ໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຮູ້ສຶກຫິວເຂົ້າໄວ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຕ້ອງການຫຼຸດນ້ຳໜັກ ທ່ານຕ້ອງກິນອາຫານປະເພດທີ່ມີເສັ້ນໃຍສູງ ເພາະວ່ າຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ບໍ່ໄດ້ຮັບແຄລໍຣີຫຼາຍ ອາຫານຈຳພວກນີ້ມີເສັ້ນໃຍສູງ ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງຫຍ້ຳໃຫ້ດົນ ແລະ ໃຫ້ແຫຼກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລົດຊາດອາຫານ ເມື່ອກືນລົງໄປໃນກະເພາະກໍຈະດູດຊຶມເອົານ້ ຳຍ່ອຍ ແລະ ນ້ຳລາຍທີ່ປົນກັບອາຫານ ເຮັດໃຫ້ຂະໜາດຂອງອາຫານຕຶງຂຶ້ນ ແລະ ອາຫານກໍຈະເຕັມກະເພາະ ແລະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກອີ່ມໄວ ເຮັດໃຫ້ເຮົາກິນອາຫານນ້ອຍລົງ ເມື່ອເສັ້ນໃຍອາຫານມີຫຼາຍ ກະເພ າະຈະໃຊ້ເວລາຍ່ອຍອາຫານດົນ ກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກອີ່ມດົນກວ່າປົກກະຕິ ເສັ້ນໃຍພືດມີສ່ວນປະສົມຂອງຢາງໜຽວ ແລະເພັກຕິນ ຊ່ວຍໃຫ້ລຳໄສ້ນ້ອຍດູດຊຶມນ້ຳຕານກລູໂຄສເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດຊ້າລົ ງ ຊຶ່ງເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງ ຫຼືຕ່ຳເກີນໄປ ອາຫານຈຳພວກເສັ້ນໃຍພືດນີ້ແຫຼະທ່ານຜູ້ຟັງ ເໝາະສົມກັບຄົນທີ່ເປັນໂລກເບົາຫວານ ແລະຜູ້ທີ່ມີລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດຕ່ຳ ນອກຈ າກນີ້ ເພັກຕິນ ແລະຢາງໜຽວໃນເສັ້ນໃຍພືດ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບໄຂມັນໂຄເລສເຕີຣໍ ໃນເລືອດໄດ້ອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກ ແລະປ້ອງກັນການເປັນໂລກເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈໄດ້ ການກິນອາຫານປະເພດທີ່ມີ ເສັ້ນໃຍພືດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອາຫານເຄື່ອນຕົວຈາກລຳໄສ້ນ້ອຍໄປສູ່ລຳໄສ້ໃຫຍ່ໄດ້ໄວຂຶ້ນ ຈຶ່ງຫຼຸດການດູດຊຶມສານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ ເຊັ່ນ ໄຂມັນ ແລະສານພິດຕ່າງໆ ນອກຈາກນີ້ ເສັ້ນໃຍອາຫານຍັງໃຫ້ວິຕ າມິນ ແລະເກືອແຮ່ ເຮັດໃຫ້ອາຫານມີລົດຊາດແຊບຊ້ອຍ ຍັງມີໂລກພະຍາດອື່ນໆຫຼາຍຊະນິດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຂາດເສັ້ນໃຍອາຫານ ໂລກພະຍາດທີ່ວ່າ ແລະເປັນກັນຫຼາຍທີ່ສຸດນີ້ກໍຄື ທ້ອງຂີ້ຮາກ ການຂັບຖ່ າຍລຳບາກ ເວລາຖ່າຍຕ້ອງເບັ່ງກ້າມໜ້າທ້ອງ ເປັນສາເຫດຂອງການຖ່າຍອອກເລືອດ ໄສ້ເລື່ອນ ເສັ້ນເລືອດຂອດ ແລະຜະໜັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ໃຄ່ຂຶ້ນ ອີກໂລກໜຶ່ງຂອງການກິນອາຫານທີ່ຂາດເສັ້ນໃຍພືດກໍຄື ໄ ສ້ຕິ່ງອັກເສບ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາ ຫຼືປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ບໍ່ມັກມີບັນຫານີ້ປານໃດ ເພາະພວກເຂົາບໍ່ນິຍົມກິນອາຫານແບບຊາວຕາເວັນຕົກ ຫຼືອາຫານທີ່ຖືກຂັດສີຈົນສູນເສຍເສັ້ນ ໃຍອາຫານ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ຄົນອາຊີມັກຮຽນແບບຝຣັ່ງຕາເວັນຕົກ ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ອາຫານມີເສັ້ນໃຍສູງ ເສຍຄຸນຄ່າທາງອາຫານ ເຊັ່ນ ເຂົ້າຖືກຂັດສີຈົນຂາວ ແປ້ງສາລີຂາວ ນ້ຳຕານຊາຍຂາວ ທ່າ ນຜູ້ຟັງຄົງຈະຄິດພໍ້ກ່ຽວກັບຄວາມກ່ຽວຂ້ອງລະຫວ່າງເສັ້ນໃຍພືດວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບໂລກພະຍາດຫຼາຍຊະນິດ ເພາະສະນັ້ນ ຄວນກິນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍຈຳພວກພືດຜັກ ແລະໝາກໄມ້ທຸກມື້ ວິທີສັງເກດງ່າຍໆ ວ່າເຮົາໄດ້ຮັບເສັ້ນໃຍພືດພຽງພໍຫຼືບໍ່ນັ້ນ ເຮົາສາມາດສັງເກດໄດ້ຈາກອາຈົມ ອາຈົມຈະອ່ອນ ເປັນກ້ອນ ບໍ່ແຫຼວ ຈະຟູຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ ມີອາຈົມຫຼາຍ ແລະຍາວປະມານ 20-25 ຊັງຕີແມັດ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນປະລິມານທີ່ດີ ມີ ການສຶກສາພົບວ່າ ການກິນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍ ຈະບໍ່ເປັນຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ຕ່າງໆ ຈະຖືກດູດຊຶມເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດ ສິ່ງທີ່ແນ່ນອນກໍຄື ເມື່ອມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍ ຮ່າງກາຍຈະຂັບຖ່າ ຍອອກໄປໝົດ ບໍ່ມີໃຜປະຕິເສດວ່າ ການກິນອາຫານເຈບໍ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບເສັ້ນໃຍອາຫານສູງ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ກິນຊີ້ນສັດ ຄວນຫັນມາກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ສຳລັບອາຫານຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ ພິຊາ ແຮມເບີເກີ ຂະໜົມໂດນັດ ແລະ ອາຫານທີ່ຜະລິດຈາກແປ້ງຂາວທີ່ມີເສັ້ນໃຍໜ້ອຍ ກິນແລ້ວຕຸ້ຍ ເປັນສາເຫດຂອງໂລກຂາດເສັ້ນໃຍພືດຄືກັນ ເອົາລະທ່ານຜູ້ຟັງ ມື້ນີ້ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວ ຢ່າລືມ ທ່າ ນຜູ້ຟັງ ເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍສູງ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງທ່ານ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງຈາກອ້າຍສຳລານ ພະເຈົ້າຊົງເບິ່ງແຍງຮັກສາພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ທຸກມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ເຫັນບັນຫາສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໂລກທີ່ມີຢູ່ຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງ ເບິ່ງລົງມາລະດັບລຸ່ມແລ້ວ ເຮົາກໍເຫັນໃນບ້ານເມືອງ ໃນຄອບຄົວ ຕ່າງກໍໄດ້ຮັບຜົນ ກະທົບເໝືອນກັນເບິດນັ້ນແຫຼະ ບັນຫາຂອງໄວລຸ້ນບໍ່ເຊື່ອຟັງພໍ່ແມ່ ບັນຫາຢາເສບຕິດ ການຂີ້ລັກປຸ້ນຈີ້ ສາມີພັນລະຍານອກໃຈກັນ ຄວາມຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຄວາມເຊື່ອໃນສາສະໜາ ແລະ ອື່ນໆ ອີກຢ່າງມາກມາ ຍກ່າຍກອງ ນັບວັນຈະເພີ່ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ພໍ່ແມ່ຕ່າງກະເປັນຫ່ວງລູກໆ ທີ່ກຳລັງໃຫຍ່ ຈາກ ໄວເດັກຂຶ້ນສູ່ໄວລຸ້ນ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະຫຼົງໄປໃນວົງວຽນຂອງສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ ຄືຢາເສບຕິດ ການຄົບເພື່ອນທີ່ບໍ່ດີ ທ່ ານຜູ້ຟັງ ເຖິງຈະເຫັນບັນຫາ ແລະ ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍທັງຫຼາຍມາກມາຍກ່າຍກອງແບບນີ້ຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນກໍຕາມ ແຕ່ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນກໍຍັງເກີດຂຶ້ນມາຈາກມານຊາຕານ ເພາະເຂົາເບິ່ງບໍ່ເຫັນຕົວຂອງມັນ ແລະ ບ າງທີອາດເປັນເພາະບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າມານຊາຕານມີຈິງຫຼືບໍ່ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍນຳເລື່ອງລາວທີ່ມາຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ສິ່ງແລກກໍຄືເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ມານ ຫຼື ຊາຕານນັ້ນມີອີ່ຫຼີ ມັນຄື ຕົ້ນຕໍຂອງຄຳວ່າບາບ

ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ຕັ້ງແຕ່ແລກເດີມນັ້ນ ຊາຕານເປັນເທບພຣະບຸດ ຫຼື ທູດສະຫວັນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງຂຶ້ນ ແຕ່ຕໍ່ມາໄດ້ຄິດກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ກະຖືກຂັບໄລ່ຈາກສະຫວັນນະສະຖານ ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ພະຍາມ ານກໍພະຍາຍາມເຮັດທຸກວິທີທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຫຼົງໄຫຼໄປຈາກພຣະເຈົ້າ ມານຊາຕານຊື່ນີ້ແປວ່າຂັດຂວາງ ມັນຈຶ່ງເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອຂັດຂວາງສິ່ງທີ່ດີງາມ ຄືຄວາມຊອບທຳ ແລະ ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງສ ອນໄວ້ ດ້ວຍເຫດນີ້ ເມື່ອໃດທີ່ມີສິ່ງດີສິ່ງງາມ ຫຼື ຄວາມບໍລິສຸດ ຊາຕານກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າໄປທຳລາຍມັນ ພຣະເຢຊູຊົງປຽບທຽບເອົາໄວ້ວ່າ ເໝືອນກັບຊາວນາໄປຫວ່ານເມັດເຂົ້າເອົາໄວ້ຢູ່ໃນທົ່ງນາຂອ ງເຂົາ ຕໍ່ມາໄດ້ມີສັດຕູໄປຫວ່ານເມັດມານ ຊຶ່ງເປັນຫຍ້າຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບຕົ້ນເຂົ້າ ແລະ ໃນທີ່ສຸດມັນກໍເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາຈົນເບິ່ງບໍ່ອອກເລີຍວ່າອັນໃດຄືເຂົ້າແທ້ ແລະ ອັນໃດຄືເຂົ້າມານ ຊາວ ນາຈະກ່ຽວຖິ້ມກໍບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງລໍຈົນກະທັ້ງເຂົ້າແກ່ຈົນເຖິງເວລາກ່ຽວຈຶ່ງຈະແຍກອອກ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳວ່າເຂົ້າແທ້ຄືເຂົ້າມານນີ້ ພາສາລາວເຮົາເອີ້ນວ່າຫຍ້າເຂົ້ານົກນັ້ນແຫຼະ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໂ ລກກໍເໝືອນກັນກັບທົ່ງນາທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງໄວ້ ແຕ່ຊາຕານໄດ້ນຳເອົາຄວາມຊົ່ວຮ້າຍມາຫວ່ານໃສ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມໂລກເຮົາເປັນຢ່າງທີ່ເຮົາເຫັນນີ້ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີຈຶ່ງສອນໄວ້ວ່າ ເຮົາບໍ່ໄ ດ້ຕໍ່ສູ້ກັບເນື້ອໜັງ ແລະ ເລືອດເນື້ອ ແຕ່ເຮົາຕໍ່ສູ້ກັບພວກພູດຜີປີສາດທີ່ຄອບຄອງຢູ່ໃນອາກາດກາງຫາວທີ່ມີອຳນາດ ພວກພູດຜີປີສາດທີ່ຄອງຢູ່ໃນພື້ນພິພົບໃນຍຸກນີ້ ແລະ ກໍຕໍ່ສູ້ກັບພວກວິນຍານທີ່ຊົ່ວຊ້າໃນສະຫ ວັນນະສະຖານ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບອຳນາດມືດຂອງພູດຜີປີສາດທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ມັນມີກຳລັງມາກມາຍເກີນກວ່າທີ່ມະນຸດຈະຕໍ່ສູ້ກັບມັນໄດ້ ອຳນາດການລໍ້ລວງຂອງມັນຈຶ່ງມີຢ່າງມາກມາຍ ກ່າຍກອງ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຕ້ອງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ອຳນາດອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງມານຊາຕານແລ້ວ ກະເທົ່າກັບວ່າເຂົາກາຍເປັນເຄື່ອງມືແຫ່ງການທຳລາຍຂອງມັນໄປຊະແລ້ວ ເພາະສະນັ້ນ ການສອນໃຫ້ ເດັກນ້ອຍໄດ້ລະມັດລະວັງໃນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍມັນຈຶ່ງຈຳເປັນທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າໃນໂລກນີ້ມີສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍເລວຊາມມາກມາຍກ່າຍກອງ ແມ້ແຕ່ໃນສິ່ງທີ່ດີ ກໍອາດຈະຖືກນຳໄປພິກຜັນ ແລະ ຫັນປ່ຽນໃຫ້ກາ ຍເປັນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໄດ້ ເຊັ່ນ ຮູບເງົາທີ່ດີງາມສົ່ງເສີມເທິງສິນລະທຳ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງວິຊາການ ແລະ ປະໂຫຍດອື່ນໆຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງ ແຕ່ກໍຍັງມີຮູບເງົາທີ່ນຳເອົາຄວາມຊົ່ວຮ້າຍມາສະແດງອອກ ຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີ ທີ່ມີປະໂຫຍດມະຫາສານກາຍເປັນເຄື່ອງຫຼິ້ນເກມ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດໆ ແລະ ສ້າງນິໄສໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມເກເລ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ເຖິງແມ່ນວ່າຊາຕານຈະມີອຳນາດຢ່າງ ມາກມາຍກ່າຍກອງຈັກພຽງໃດກໍຕາມ

ແມ່ນຢູ່ທີ່ເຮົາຍັງຕ້ອງພົບກັບປັນຫາອີກຢ່າງມາກມາຍໃນຊີວິດ ແຕ່ບາງຄັ້ງຈະລົ້ມລຸກຄຸກຄານ ພຣະເຢຊູກໍຍິນດີໃຫ້ອະໄພ ແລະ ໃຫ້ເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ວິທີການຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍກໍຄື ຢ່າເຂົ້າໄປໃກ້ສິ່ ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ເພື່ອຈະຕໍ່ສູ້ກັບມັນໄດ້ ໃຫ້ຮັບເອົາອາວຸດແຫ່ງປັນຍາ ອາວຸດແຫ່ງອຳນາດຂອງຄຳສອນຂອງພຣະເຈົ້າເອົາໄວ້ຢູ່ກັບໂຕຂອງພວກເຮົາຢູ່ຕະຫຼອດໄປ ເພື່ອຈະຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍເ ຫຼົ່ານັ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງສາມາດສຶກສາເລື່ອງນີ້ໄດ້ຈາກບົດຮຽນ ພົບແລ້ວ ຊຶ່ງເຮົາຈະມີໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງຂຽນຈົດໝາຍຂໍໄປ ອີກແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ໜ້າເສຍດາຍ ມາຮອດເວລານີ້ ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົ ງອີກແລ້ວ ເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳວ່າສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາ ສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອ ບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸ ຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ

ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ